تۇرمۇشتا مۇنداق ھېكايىلەرمۇ بار باشقا بىر يۇرتتا خىزمەت قىلىۋاتقان ئاغىنەم دەم ئېلىش پۇرسىتىدە غۇلجىغا قايتىپ كەلدى كۆرۈشمىگىلى ئۇزۇن بولغاچقىمىكىن پاراڭلىرىمىز ھېچ تۈگەيدىغاندەك ئەمەس خۇددى ھاسىلىرىغا ئېڭەك يۆلەپ تۈگىمەس پاراڭلىرىنى قوۋزىقىدا چايناپ تۈگىتىدىغان بوۋايلاردەك ئاغىنەم ئۇ تەرەپتىكى خىزمەتلىرىنىڭ جايىدا كېتىپ بارغانلىقىنى، ئەمما ئاتا ئانىسىنىڭ يېنىدا دائىم بولالمىغاچقا، ئاتا ئانىسىدىن بەكلا ئەنسىرەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. بولۇپمۇ قىش كۈنلىرى ئاداش، ھاۋا رايىدىن ئالدىن مەلۇماتقا كۈندە قارايمەن. غۇلجىدا قار ياغىدۇ دېگەن سۆزنى ئاڭلىساملا، ئاتمىش ياشتىن ئاشقان دادامدىن ئەنسىرەيمەن. ئۆگزىنىڭ قارىنى تازىلايمەن دەپ شوتىدىن يىقىلىپ كېتىپ قالارمۇ، قاردا تېيىلىپ كېتەرمۇ دەپ يۈرىكىم سۇلا. ئاغرىپ قالسا ئىككىسىنى كىممۇ دوختۇرخانىغا يۆلەپ ئاپىرار دېگەننى ئويلىساملا ئۇلارنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى گۇناھكاردەك ھېس قىلىمەن. ئاغىنەم گېپىنىڭ ئايىغىنى داۋاملاشتۇرالمىدى. ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئېتىلىپ چىقىشقا تەييار تۇرغان ياشلىرى ئۇنى سۆزلەشكە يول قويمىدى. بىر ئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئۇ قايتا ئېغىز ئاچتى. ئۇ يۇرتتا ماڭا ئوخشاش خىزمەت تۈپەيلى شۇ يەردە ماكانلىشىپ قالغان بىر قورغاسلىق ئاغىنىمىز بار. ئۆزى تولىمۇ ئوڭلۇق بالا. كۈندە ئاتا ئانىسىغا تېلېفون قىلىپ ئەھۋاللىرىنى سورىمىسا قەتئىي ئۇيقۇسى كەلمەيدۇ. دادىسى بىر كۈنى تۇيۇقسىز يىقىلىپ قاپتۇ. دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ تەكشۈرۈشسە قاندا نورمالسىزلىق بارلىقىنى، يىلىك ئالماشتۇرۇش ئوپېراتسىيەسى قىلىش كېرەكلىكىنى، لېكىن دادىسىنىڭ ياشى چوڭىيىپ كەتكەنلىكى تۈپەيلى ئوپېراتسىيە قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. ئاغىنەم يانچۇقىدىن تاماكىسىنى چىقىرىپ تۇتاشتۇرۇپ شورىدى دە ھېكايىنى داۋاملاشتۇردى كېچىلەپ ئايروپىلاندا قايتىپ كەلگەن ئاغىنەم دوختۇرنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ ئۆزىنىڭ يىلىكىنى بېرىشكە تەييار ئىكەنلىكىنى مۇمكىن بولسا ئەتىلا ئوپېراتسىيىگە ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئېيتىپتۇ دوختۇرمۇ ياشقا چوڭ مېھرىبان كىشى ئىكەن ئاغىنەمنىڭ قولىنى يۇمشاق سىقىپ تۇرۇپ بالام ھازىرقى ھېسسىياتىڭنى چۈشىنىمەن لېكىن سەن تېخى ياش داداڭمۇ سېنىڭ كېلەچەكتە ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈشۈڭنى خالايدۇ بۇ ئىشىڭنى داداڭلار بىلەن مەسلىھەت قىلغىن دەپ ئۇنىڭغا نەسىھەت قىپتۇ ئاغىنەم شۇ چاغدا پاڭڭىدە يىغلاپ كېتىپتۇ دادام ئۈمىد چوڭ بولمىسىمۇ مەن يىلىكىمنى بېرەي بىر ئاي ئۆمۈر كۆرسىمۇ مەيلى مۇشۇ بىر ئاي دادامنى كۆرۈۋالاي بۇرۇن تۇتمىغان پۇت قوللىرىنى تۇتۇۋالاي ماقۇل دەڭلار ئەمما ئاغىنەمنىڭ دادىسى، بارلىق ئۈمىدىم سەندە بالام، كېلەچەكتە بالىلىرىڭغا سەن بولمىساڭ بولمايدۇ، دەپ دوختۇرخانىدىن چىقىپ كېتىشتە چىڭ تۇرۇپتۇ. ئاغىنەم بىر ھەپتە دادىسىغا قاراپ قايتىپ كەلدى. ئۇنىڭدىن دادىسىنىڭ ئەھۋالىنى سورىسام، مۇشۇ بىر ھەپتە بىر ئۆمۈردەك تۇيۇلدى. ھەر كۈنى كەچ دادام بىلەن ئاپامنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئورۇن سېلىپ ياتىمەن. گاھىدا ئاپامنىڭ، گاھىدا دادامنىڭ بوينىغا گىرە سېلىپ ياتىمەن. خۇددى كىچىك چاغلاردىكىدەكلا. كۈندە ئۇرۇق تۇغقانلار، ئاغىنىلەرنىڭ ئۆيىگە ھاپاش قىلىپ ئاپىرىمەن. كېچىچە پۇت-قوللىرىنى تۇتۇپ چىقىمەن. دادامنىڭ روھىمۇ خېلى كۆتۈرۈلۈپ قالدى، دېدى ئاغىنەم خاتىرجەملىك بىلەن. مۇشۇ تاماكىنى جىق چېكىدىغان ئادەملەرنىڭ ھېكايىسى جىق بولامدىكىن دەيمەن. ئاغىنەم تاماكىسىنى قايتا تۇتاشتۇرۇپ، ھېكايىنى يەنە داۋاملاشتۇردى. ئۇ قىش كۈنلىرى ئىدى. ھېلىقى ئاغىنەم بىر كۈنى كەچ تۇيۇقسىزلا ئۆيگە ئالدىراپلا كىرىپ كەلدى. بول ئاداش مېنى ئايرودروم ئاپىرىپ قوي دادام داداممۇ ئۆزگىرىپ قاپتۇ بولە جېنىم ئاداش ئاغىنەم يىغلاپ تاشلىدى ماشىنىدا ئۇنى ئايرودرومغا يەتكۈزۈپ قويدۇم ئۇ كەچ سائەت ئىككىدە غۇلجىغا قونۇپتۇ ئۆينىڭ بوسۇغىسىدىن دادا دەپ ئاياغ بېسىشىغا دادىسى بېشىنى بىلەر بىلىنمەس كۆتۈرۈپ ئاجىز ئۈندە كەلدىڭمۇ بالام دەپلا جان ئۈزۈپتۇ كېيىن دادىسىنىڭ ئۆلۈم ئىشلىرىنى تۈگىتىپ ئاغىنەممۇ قايتىپ كەلدى شۇنىڭدىن بۇيان ئۇ ئېچىلىپ كۈلمەيدىغان بولدى بەزىدە كەيپى تۇتسا دادام مېنى بالام دەپ كۆزۈمگە قاراپ باققان مۈرىسىدە كۆتۈرۈپ ئويناتقان ئەمەسمىدى دادام ماڭا موھتاج كۈنلەردە ئۇنىڭ يېنىدا بولالمىدىمغۇ دەپ ھۆڭرەپ يىغلايدىغان بولۇپ قالدى مەنمۇ ھەر قېتىم ئۆيگە قايتقىنىمدا ئاپام دادامنىڭ كۆزلىرىگە تويماي قاراپ كېتىمەن ئاپام ئۇنىمىسىمۇ ئۇنىماي پۇت قوللىرىنى تۇتىمەن دادامنى ئېلىپ ئۇرۇق تۇغقانلارنى يوقلاپ كېلىمەن ئۆيدىن ئايرىلىدىغان چېغىمدا ئاپام بىلەن دادامنى بۇ خۇددى ئەڭ ئاخىرقى كۆرۈشۈشىمىزدەك چىڭ قۇچاقلاپ يىغلاپ كېتىمەن ئۇلار مېنىڭ يېنىدا بولالمىغانلىقىمدىن خاپا ئەمەس. قەيەردە بولساڭ تېنىڭ سالامەتلا بولسا جېنىڭنى جان ئەتسەڭ بىز شۇنىڭغا كۇپايە بالام دەپ ماڭا تەسەللى بېرىشكە تەييار. ئاغىنەمنىڭ تاماكىسىمۇ تۈگەپ قايچىسى تۇتاشتۇرمىدى. ئۇنىڭ ھېكايىسىمۇ تامام بولدى. بۇ ھېكايە بىر قارىساڭ قايسى بىر كىنولارنىڭ ۋەقەلىكلىرىگە ئوخشاپ كېتەتتى. ئەمما بۇ چىن كىنودا ئاغىنەم ۋە ئۇنىڭ ئاغىنىسى رولنى ھەقىقىي ھېسسىيات بىلەن ئورۇنداپ كېلىۋاتاتتى. ئاغىنەمگە، ئاغىنەمنىڭ ھېلىقى ئاغىنىسىدەك يىراقتا بولسىمۇ، ئاتا ئانىلىرى ئۈچۈن ھەر ۋاقىت غەم يەپ تۇرۇۋاتقان پەرزەنتلەرگە ئاپىرىن ئېيتتىم. دۇنيا ھەر ۋاقىت سىلەردەك ئانا سۆيەر، ئاتا سۆيەر پەرزەنتلەر بىلەن تېخىمۇ گۈزەل. ھېكايىنىڭ ئاخىرىدا ياش شائىرە سەنەۋەر ئابدۇراخماننىڭ سورىما ناملىق شېئىرىدىن بىر كۇپلېتنى قىستۇرۇپ قويغۇم كەلدى. سورىما غۇلجىنى سېغىندىڭمۇ دەپ يارامغا بىر سىقىم تۇزدۇر شۇ سۆزۈڭ خالىغان چېغىڭدا بارالماي قالساڭ كۆنىسەن مېنىڭدەك ياشلىنىپ كۆزۈڭ ئاپتورى تارانوف ئاۋازدا نۇرجامال